ກຳລັງຈະໄດ້ກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຫຼາຍຂຶ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍເພີ່ມການປ້ອງກັນໃສ່ການປ້ອງກັນຄົນແກ່ຊະລາໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາ ເລຍຕໍ່ຍາວອອກໂຄງການ Telehealth ຮອດມີນາປີ 2021 ຂ່າວທົ່ວໄປ ຄົນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄົນທີ່ມີສິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ກຳລັງຈະໄດ້ກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍຢູ່ ນີ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້ ກໍຍ້ອນທີ່ລັດຕ່າງໆຕົກລົງໃຫ້ດີກັນແລ້ວ ຈະທະວີຈຳນວນຄົນທີ່ຈະຖືກຄວາຣັນຕີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມຕ່າງໆ ໃນລັດຕ່າງໆ ທີ່ພວກດັ່ງກ່າວຈະມາຈາກຕ່າງປະເທດ ນີ້ແປວ່າຄົນດັ່ງກ່ າວເຖິງ 2,000 ຄົນຕໍ່ສັບປະດາຈະສາມາດກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ກະທຳດັ່ງນັ້ນ ແລະ ລັດຕ່າງໆກໍໂອເຄແລ້ວ ລັດ Western Australia ເວົ້ າວ່າຕົນຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາຄົນເພີ່ມ 200 ຄົນໃນທ້າຍເດືອນໜ້ານີ້ 27 ກັນຍາ 2020 ລັດຖະບານລັດຕ່າງໆເອີ່ຍວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວາຣັນຕີນຂອງຕົນມີສະມັດຖະພາບຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະທະວີຈຳນວນຄົນທີ່ຈະມາ ຮອດມາເຖິງຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ແມັກໂກວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທະຫານອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ພະນັກງານການແພດ ຈະມີຄວາມຕຽມພ້ອມເພື່ອຊົດຊ່ວຍໂຮງແຮມຕ່າງ ໆ New South Wales ຈະຮັບເອົາ 500 ຄົນຕໍ່ສັບປະດາຈາກແຕ່ວັນທີ 4 ຕຸລາ 2020 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ລັດຕ່າງໆທັງຫຼາຍຕົກລົງຈະປະສົມປະສານກັນກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານ ເພື່ອຊົດຊ່ວ ຍລະບົບການ ການເອົາຄົນທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາສູ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຜ່ານສາຍການບິນເອກະຊົນ Daniel Andrew ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ມີລະບົບການເພີ່ມໃສ່ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນ ແກ່ຊະລາ ເພື່ອປ້ອງກັນຄົນໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ພະນັກງານຈາກການນາບຂູ່ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນວັນນີ້ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 750 ຄົນ ຄືເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 5 ສົບ ຈາກສະຖານທີ່ການດູແລຄົ ນແກ່ຊະລາທັງນັ້ນ ແຕ່ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກ 45 ລາຍ ທ່ານ ແອນດຣູ ເວົ້າວ່າມັນເປັນການທ້າທາຍທີ່ຈະຄວບຄຸມຈຳນວນໂຄວິດ-19 ໃນຂະແໜງການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃຫ້ໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການແກ້ໄຂ ຄວາມອ່ອນແອໃນດ້ານແວດລ້ອມຕ່າງໆ ທາງການສາທານະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ການທີ່ໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາຍຂຶ້ນໃນພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງບ່ອນ ເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ບ້ານເຮືອນ 5 ຫຼັງໃນເຂດຂອງນະຄອນເຄຊີ ຄືຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນໄປມາໄກຫ່າງຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຕົນກາຍ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດມົນທົນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຕໍ່ຍາວອອກກິ ດຈະການ Telehealth ຈົນກວ່າຮອດ ມີນາປີ 2021 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄ້ຳຈູນຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະຍາມໂຄວິດ-19 ຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂຄງການນັ້ນມີມູນຄ່າເຖິງ 2,000 ລ້ານໂດລາ ມັນຈະພັ ດທະນາການຍືດຍື້ເຖິງກິດຈະການສາທາລະນະສຸກໃນດ້ານປະສາດສຳລັບຄົນປ່ວຍທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຊົນນະບົດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ເຂດໂດດດ່ຽວ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່ າ ຄະນະການໄຕ່ຕາມຫາຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຄື Contact Tracing ໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ຖືກປັບປຸງຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກທາງການຂອງລັດ New South Wales ແລ້ວ ທ່ານກໍປະກາດກ່ຽວເຖິງການສຳຜັດກັນໃນລະບົບການ ດ້ານດິຈິໂຕລະຫວ່າງລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການສື່ສານກັນດີຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບການໄຕ່ຕາມຫາຜູ້ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ບາຣີລາໂຣ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ລາການ ຍ້ອນສຸຂະພາບດ້ານປະສາດແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ໃນ ສອງສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານມີຄວາມຍາກຊາໃນດ້ານແກ້ໄຂບັນຫາໃນດ້ານການເມືອງລັດ New South Wales ອັນເນື່ອງມາຈາກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງໂຕໂຄອາລາ ທ່ານບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແ ທນລາສະດອນລັດ New South Wales ຂອງຊຸດໜ້ານີ້ ແລະ ຈະບໍ່ກັບຄືນມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານຈົນກວ່າອີກສີ່ສັບປະດາ ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ຢັ້ງຢືນຂ່າວນີ້ແລ້ວ ວ່າທ່ານຢຸຕິໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຄວາ ມຢູ່ດີກິນດີ ແລະ ສົມບູນໃນດ້ານປະສາດ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າທ່ານບີຣາໂຣ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຍານາງຊາບກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງທ່ານນັ້ນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ເອງ Paul Toole ທີ່ເປັນຜູ້ຮອງທ່ານບາຣີລາໂ ຣ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ແລະ ຂຶ້ນແທນທ່ານບາຣີລາໂຣແລ້ວ ທ່ານ Krach ຮອງເລຂາທິການລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ພົບປະປະຊຸມກັນກັບທ່ານ Joseph Wu ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຂອງປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນແລ້ວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄທເປ ທ່ານກໍພົບປະປະຊຸມກັນກັບຜູ້ນຳທຸລະກິດຂອງໄຕ້ຫວັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການເສດຖະກິດໄຕ້ຫວັນດ້ວຍ ແຕ່ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ພົບປະປະຊຸມກັນກັ ບປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ການໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນນັ້ນ ເປັນບາດກ້າວຈຳນວນໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານໂດນັລ ທຣຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມສາຍສຳພັນໄຕ້ຫວັນສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັນມີດ້ວຍການຂາ ຍອາວຸດໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໄຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນດ້ານສາກົນນານາຊາດ ຂົງເຂດລ້ອມແອ້ມປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ແລະ ທະເລຈີນໃ ຕ້ ເປັນເຂດແດນທີ່ເຄັ່ງຕຶງກັນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄະນະກຳມະການສະຫະພັນຢູໂຣບສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນກັບບໍລິສັດ Sanofi ແລະ GSK ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຕົນ 27 ປ ະເທດຊື້ຢູກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຖິງ 300 ລ້ານໂດສ ນີ້ເປັນເອກະສັນຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີສອງ ກ່ອນນີ້ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ກໍເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດ AstraZeneca ສຳລັບ 4 ລ້ານໂດສ Stefan De Keersmaecker ໂຄສົກຕາງໜ້າສະຫະພັນຢູໂຣບຢັ້ງຢືນດັ່ງນັ້ນອ ອກມາແລ້ວ James Spigelman ຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ໂດ່ງດັງ ທີ່ເປັນຜູ້ພິພາກສາໃນດ້ານກົດໝາຍຮົງກົງ ລາອອກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນສານສູງສຸດຂອງຮົງກົງແລ້ວ ນີ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ຮົງກົງບໍ່ມີເສລີພາ ບໃນດ້ານນິຕິບັນຍັດຈາກພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ເຮັດການແທນໃນ Hong Kong ABC ລາຍງານຂ່າວວ່າ ທ່ານລາອອກຍ້ອນກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຂຶ້ນໃ ນເດືອນ 6 ສາກົນປີ 2020 ແລ້ວນີ້ Tasmania ໃຫ້ຄົນບິນກັບບ້ານກັບທີ່ໃນ Tasmania ຈາກບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຄວາຣັນຕີນ ນີ້ແມ່ນຈາກແຕ່ສັບປະດາໜ້ານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະຄົນ Seasonal Workers ກໍຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄ ປຍັງລັດ Tasmania ໄດ້ໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ລັດຖະບານ Tasmania ຈະເອົາວຽກເຮັດງານທຳເປັນຂອງເອກະຊົນກ່ອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳໃນລັດ Tasmania ແລະ Tasmania ຈະບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຖ້ຽວບິນສາກົນນານາຊາດເທື່ອ ຍ້ອນຄວ າມສາມາດຂອງສະໜາມບິນຕ່າງໆໃນລັດ Tasmania ແຕ່ຈະໃຫ້ການຄ້ຳຈູນແກ່ຄົນທີ່ມີສິດກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີຈາກຕ່າງປະເທດ ກິລາ ໃນດ້ານເຕະບານຂັ້ນ NRL Parramatta ຊະນະ Brisbane ໄປແລ້ວ 16 ຕໍ່ 12 ໃນຄືນວານນີ້ ກາ ນຊະນະ West Tiger ໃນເກມຂອງການແຂ່ງຂັນຂອງກ່ອນນີ້ ເຮັດໃຫ້ Parramatta ມີໂອກາດເປັນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ຈະໄດ້ແຂ່ງຂັນຂັ້ນ NRL Final ໂດຍຕໍ່ສູ້ກັນກັບ Canberra 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.88 ຢວນ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,637.77 ດົງຫວຽດນາມ